ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນນັບມື້ນັບວັນ ຫຼື ມອງເບິ່ງວ່າເມື່ອໃດ ເວລາໃດຈະໄປຍັງຕ່າງປະເທດໄດ້ໃນແບບເດີມໆ ຄືໄປໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຜູກມັດກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນວ່າຈະ ຖືກຄວາຣັນຕີນກັກຕົນກັກໂຕໄວ້ຢູ່ໃນໂຮງແຮມ ຫຼື ໃນສະຖານທີ່ພິເສດຕ່າງໆນານາ ນີ້ອາດເປັນໄປໄດ້ ພາຍຫຼັງທີ່ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຫາກໄດ້ຜົນເຕັມສ່ວນ 100 ເປີເຊັນແລ້ວ ກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ປ ະເທດອົດສະເຕຣເລຍກຳລັງມຸ່ງໜ້າໄດ້ດີ ທີ່ຈະມີຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໄດ້ພາຍໃນເດືອນມີນາປີໜ້າ ຄືອີກປະມານ 3-4 ເດືອນຂ້າງໜ້ານີ້ ເພາະດຽວນີ້ ກໍເກືອບຈະຮອດເດືອນທັນວາ 2020 ແລ້ວ ນີ້ໝາຍເຖິງວ່າປະເ ທດອົດສະເຕຣເລຍຄົງຈະສັກຢູກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍພາຍໃນເດືອນມີນາປີ 2021 ໄດ້ ທ່ານ Greg Hunt ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ ໂຄງການຂອງລັດຖະບາ ນອົດສະເຕຣເລຍກ່ຽວກັບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນເກີນໄກກວ່າເວລາທີ່ຖືກກະຕວງໄວ້ ທ່ານເວົ້າວ່າ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ອາດມີໄວ້ບໍລິການແກ່ຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍພາຍໃ ນເດືອນມີນາປີ 2021 ຈົນເຖິງດຽວນີ້ ທ່ານ Hunt ເວົ້າວ່າ ວ່າມີຄວາມກົດດັນຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວການຈະມີຢາປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ແຕ່ການໃຫ້ຂ່າວຄາວຕ່າງໆໂດຍບໍລິສັດ Pfizer ກ່ຽວກັບທີ່ຈະມີຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໄດ້ ຜົນເຖິງ 90 ເປີເຊັນ ແມ່ນເປັນຄ້າຍກັບວ່າເປັນສິ່ງທີ່ແຊກແຊງຕາຕະລາງກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19

ບໍລິສັດ Pfizer ຖືກຄາດຄະເນວ່າໃນສັບປະດາໜ້ານີ້ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນຕ່າງໆຫຼາຍຕື່ມແກ່ຜູ້ຄວບຄຸມຢູກຢາຂອງໂລກນີ້ ສາດສະດາຈານ John Skerrit ຜູ້ອຳນວຍການຂອງ TGA ຄື Australia Therapeutic

TGA ຮັບຮູ້ຢູກຢານັ້ນຂອງບໍລິສັດ Pfizer BioNTech ແລະ Oxford Australia Zeneca ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວກ່ອນເວລາ ໂດຍມີຂໍ້ຜູກມັດໃສ່ວ່າຢາວັກຊີນຕ່າງໆນັ້ນຈະຕ້ອງຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນດ້ານຄວາມປອດໄພ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຜໆກໍອາດຈະເຮັດໄດ້ ແລ້ວໄປທົດລອງໃສ່ສັດສາຕ່າງໆ ແຕ່ມັນຈະໄດ້ຜົນກັບມະນຸດຫຼືບໍ່ນັ້ນ ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍແທ້ໆ ຄັນໄດ້ຜົນ ແມ່ນວ່າມັນຈະໄດ້ຜົນຫຼາຍປານໃດ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພຫຼືບໍ່ ຄົນໃນລາວ ແລະ ພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວຈຳໄດ້ບໍ່ວ່າ ໃນວາງໜຶ່ງບໍ່ນານແລ້ວນີ້ ມີການເອົາຢາວັກຊີນມາໃສ່ເດັກເລັກເດັກນ້ອຍໃນໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນໃນຂົງເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແ ລ້ວມັນເປັນແນວໃດ ແຕ່ມີຂ່າວ ມີຂ່າວຮູ້ໄດ້ວ່າ ມີການຟ້າວຟັ່ງຫາມເອົາເດັກເລັກເດັກນ້ອຍນັ້ນເຂົ້າໂຮງພະຍາບານຕາມໆກັນ ຍ້ອນຢາກັນພະຍາດນັ້ນ ແລະ ໃນວາງໜຶ່ງນີ້ມີລາຍງານຂ່າວວ່າ ຢາວັກຊີນກັນ ໂຄວິດ-19 ຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນທີ່ຮ່ວມກັນກັບປະເທດບຣາຊິລ ໃນການນຳມັນໄປທົດລອງເບິ່ງໃສ່ຄົນໃນປະເທດບຣາຊິລ ເຮັດໃຫ້ຄົນຕາຍຍ້ອນແລ້ວ ເລີຍມີການຍຸຕິການທົດລອງນັ້ນແລ້ວ ແລະ ປະເທດບຣາຊິລ ກໍບໍ່ຊື້ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຈາກສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນແລ້ວ ນັ້ນລະເປັນແນວນັ້ນແທ້ ແລະ ສິ່ງທີ່ດີໆຈົບໆແນວໜຶ່ງ ແມ່ນທີ່ວ່າລັດ New South Wales ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ເປັນເວລາ 4 ມື້ 4 ວັນມາແລ້ ວ ບໍ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໂດຍການຕິດແປດກັນໃນທ້ອງຖິ່ນອີກໃໝ່ ແລະ ໃນລັດ Victoria ນັ້ນກໍບໍ່ມີຄົນເປັນມາແລ້ວເຖິງ 12 ມື້ ລັດ Tasmania ກໍຫັນມາເປີດຊາຍແດນແກ່ລັດ Victoria ແລ້ວ ຄືກ່ອນເວລາທີ່ກະຕວງໄວ້ ກ່ອນນີ້ລັດ Tasmania ຈະເປີດຊາ ຍແດນໂດຍບໍ່ຕ້ອງຄວາຣັນທີນຈາກແຕ່ວັນທີ 1 ທັນວາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ແຕ່ນີ້ຖືກປ່ຽນໄປເປັນວັນທີ 27 ເດືອນ 11 ສາກົນ 2020 ແລ້ວ ດັອກເຕີ Mark Veitch ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງສາທາລະນະສຸກລັດ Tasmania ເວົ້າວ່າ

ແລ້ວຖືກປະກາດວ່າບໍ່ເປັນນັ້ນ ບັດນີ້ຖືກຄວາຣັນທີນຢູ່ໃນໂຮງແຮມແຫ່ງໜຶ່ງຂອງກຸງ Adelaide ໃນລັດ South Australia ຢູ່ ພາຍຫຼັງທີ່ກັບມາເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ ຍິງດັ່ງກ່າວມີອາຍຸໃນໄວຊາວ ແລະ ເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ໃນ Aged Care ການດູແ ລຄົນແກ່ຊະລາ ເມື່ອຢູ່ໃນລັດ Victoria ແລ້ວກັບໄປຍັງກຸງ Adelaide ໂດຍສາຍການບິນ Jetstar ໃນວັນຈັນທີ 9 ແລ້ວນີ້

a, a um, close contact and so we have those two people um, ມີການກະທຳການຕິດຕາມເບິ່ງຄົນເປັນໂຄວິດ-19 contact tracing ແລ້ວ ແລ້ວໄປແລ້ວ ແລະ ຄົນໂດຍສານໃນຖ້ຽວບິນ Jetstar ນັ້ນຖືກຄວາຣັນທີນ ແລະ ໃນວັນການຈະລຶກເຖິງວັນທີ 11 ເດືອນ 11 ສາກົນຂອງວາ ງໜຶ່ງນີ້ ທີ່ເປັນວັນຄ້າຍກັບວັນຍຸຕິເສິກສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 1 ໃນປີ 1918 ແມ່ນວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ຕາມການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໂດຍມີການຖ່າຍທອດຜ່ານທາງທີວີໃຫ້ຮວຍເຫັນກັນ Rob Webster ປະທານຂອງ RSL ຄືນັກຮົ ບເກົ່າຂອງລັດ Victoria ເວົ້າວ່າ

ທີ່ຖ້າຫາກວ່າສຳເລັດເຮັດຢູກເຮັດຢານັ້ນຂຶ້ນມາໂດຍສົມບູນແລ້ວ ແມ່ນວ່າຈະມີຢານັ້ນໄວ້ບໍລິການໃຫ້ແກ່ຄົນໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍທຸກໆຄົນ ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລ າວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ໂຫແຮງໄດ້ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ